ນ້ອງໄດ້ມາເຫັນສະຫະລັດອາເມລິກາເທື່ອທຳອິດ ແລະ ກະໄດ້ໄປຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຢູ່ກັບຄອບຄົວສະຫະລັດ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງສະຫະລັດ ພົບພໍ້ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ນ້ອງມີຄວາມ ຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດທີ່ຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ກັບຄືນເມືອ ສປປ ລາວ ແລະ ຊິໄປ ພັດທະນາຈັ່ງໃດ ກ່ອນອື່ນກະ ເຮົາກະຮູ້ສຶກດີໃຈເນາະ ທີ່ວ່າໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ພິເສດດັ່ງກ່າວ ກະອີກເທື່ອໜຶ່ງກະບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກຄົນທີ່ໄ ດ້ຮັບໂອກາດແບບນີ້ ຂ້ານ້ອຍຄິດວ່າອັນທຳອິດທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັບ ມັນຄືຄວາມກ້າຫານເນາະ ຄວາມເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ການຮູ້ສຶກວ່າເຮົາຢາກໃຫ້ຫັ້ນນະ ເຮົາບໍ່ຢາກເອົາແລ້ວ ດຽວນີ້ມັນຢາກໃຫ້ ກັບມາແລ້ ວເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາໂຕເອງກ່ອນເນາະ ເພາະວ່າກ່ອນເຮົາຊິໄປບອກຜູ້ອື່ນໃຫ້ປ່ຽນ ເຮົາກະຕ້ອງ ເຮົາຕ້ອງເຮັດເປັນແບບຢ່າງ ອັນທີ່ຂ້ານ້ອຍຮູ້ ແລະ ກະເຂົ້າໃຈ ມັນ ມັນແມ່ນສິດເສລີພາບໃນການ ອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ເພາະວ່າອາເມລິການີ້ເປັນອັນນ່າ ເປັນ ເປັນບ່ອນທີ່ ທີ່ເຮົາເຫັນໄດ້ກັບຫູກັບຕາວ່າ ພວກເຮົາມະນຸດຊົນຫັ້ນນະ ມີສິດໃນການອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຄືຂ້ານ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດໄ ປ ໄປເຫັນ ໄປນັ່ງ ຮ່ວມ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຫຼາຍໆອັນ ປະຊາຊົນມາເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າຈະມາເອົາດິນໂຕນີ້ໄປອັນນ່າ ໄປສ້າງອັນນ່າເຮືອນ ເປັນເຮືອນສູງໆບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າສະຖານນີ້ມັນເປັນສວນສາ ທາລະນະຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະ ຂະເຈົ້າກະຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ ແລະ ກະມາ ມາໂຫວດ ມາເວົ້າໃຫ້ຟັງ ມາຊີ້ແຈງໃຫ້ອັນນ່າ ຄອມມິຊັນເນີຕ່າງໆຫັ້ນນະຟັງ ແລະ ສຸດທ້າຍແລ້ວເພິ່ນກະ ຍົກເລີກ ບໍ່ເຮັດ ໝາຍຄວາມວ່າ power of expression ຫັ້ນນະ ຄັນ ຄັນເຮົາເຮັດ ຄັນເຮົາເວົ້າ ເຮົາກ້າ ເຮົາກ້າເວົ້າກ້າເຮັດຫັ້ນນະ ເຮົາສາມາດປ່ຽນ ປ່ຽນໄດ້ ເຈົ້າ ຂ້ານ້ອຍກະບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າຊິ ຊິໄດ້ຮຽນໂຕນີ້ ເຈົ້າ ໝາຍຄວາມວ່ານ້ອງຈະໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ ຮຽນໄດ້ເຫັນ ແລະ ກະຊິພະຍາຍາມພັດທະນາຕົນເອງແມ່ນບໍ່ ເພື່ອວ່າຊິໄດ້ໄປຊ່ອຍປະຊາຄົມລາວຂອງເຮົາ ນ້ອງຄິດວ່າເລື່ອງນີ້ກະຊິເຮັດໄດ້ຍາກບໍ່ ທຳອິດ ເອີ ກະອາດຈະເປັນການຍາກເນາະ ແຕ່ວ່ານ້ອ ງເຊື່ອວ່າ ຄັນເຮົາຄິດວ່າມັນຍາກແລ້ວຫັ້ນນະ ມັນກະຊິຍາກຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຕ້ອງອັນເຮັດໃຫ້ໂຕເອງຄິດວ່າເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຮົາຕ້ອງຄິດກ່ອນວ່າເຮົາເຮັດໄດ້ ເຮັດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ແລະ ກະຄວາມຈິງໃ ຈ ແລະ ຄ່ອຍໆ ລະໝູ່ ໝູ່ທາງຂ້າງ ຄົນອ້ອມຂ້າງກະຈະເຫັນວ່າເຮົາມີຈິງໃຈ ມີຈຸດປະສົງດີ ແລະ ຂະເຈົ້າກໍຈະຟັງ ແລະ ກະເກີດຄວາມ ຢາກມີສ່ວນຮ່ວມ ວ່າຈັ່ງຊັ້ນເຖາະ ຖືວ່າຍາກບໍ່ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕເຮົາເອງ ຄັນ ເຮົາຄິດວ່າງ່າຍມັນກໍງ່າຍ ຄັນຄິດວ່າເຮົາເຮັດໄດ້ກະເຮັດໄດ້ ຄັນເຮົາບອກໂຕເອງວ່າ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ ເຮົາບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມ ແຕ່ວ່າເຮົາແພ້ແລ້ວເດ ເຮົາເສຍແລ້ວ ວ່າຈັ່ງຊີ້ນະ